You're with SBS Radio. ປະເທດຫົວຈັດໃນດ້ານຄອມມິວນິສ ຄືປະເທດຄອມມິວນິສເກົາຫຼີເໜືອ ອວດ ຫຼືວ່ານາບຂູ່ ໂດຍການຍິງຈະຫຼວດຂຶ້ນທ້ອງຟ້າອາກາດລູກໜຶ່ງ ໃນວັນທີ 31 ກໍລະກະດາ 2019 ໄປຕົກຢູ່ໃນທະເລຍີ່ປຸ່ນ ຈະຫຼວດດັ່ງກ່ າວເປັນຊະນິດໄລຍະໃກ້ ຄືບໍ່ໄກ ທີ່ຍິງໄປໄກໄດ້ 430 ຫຼັກກິໂລແມັດ ແລະ ຂຶ້ນສູງທ້ອງຟ້າອາກາດ 30 ກິໂລແມັດ ມັນຖືກຍິງອອກມາຈາກ ຄາລາມາ ທີ່ຢູ່ໃກ້ໆກັບທ່າກຳປັ່ນ ວູຊານ ກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້ບອກໃຫ້ຊາບວ່າ ເ ກົາຫຼີເໜືອ ຍິງຈະຫຼວດທາງໄກ 430 ຫຼັກກິໂລແມັດ ແລະ ທາງໄກ 690 ຫຼັກກິໂລແມັດ ສຳເລັດ ການຍິງສອງຈະຫຼວດນີ້ ເກີດຂຶ້ນປະມານ 2 ເດືອນທີ່ປະເທດເກົາຫຼີເໜືອຕົກລົງເລີ່ມໂອ້ລົມປຶກສາຫາລືກັນໃໝ່ກັບສະຫະລັ ດອາເມລິກາ ກ່ຽວເຖິງບັນຫານິວເຄຼຍຂອງປະເທດເກົາຫຼີເໜືອ

Joint Chief of Staff ຂອງປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ບອກເຕືອນວ່າ ຈະຫຼວດທີ່ຖືກຍິງຂຶ້ນນັ້ນ ຄືກັນກັບສິ່ງທີ່ມັນເກີດຂຶ້ນໃນເດືອນ 5 ສາກົນ ເມື່ອທີ່ເກົາຫຼີເໜືອຍິງຈະຫຼວດອັນທຳອິດຂຶ້ນມາແຕ່ປີ 2007 ການທີ່ປະເທດເກົາຫຼີເໜືອຍິງຈະຫຼ ວດນັ້ນ ເກີດຂຶ້ນພາຍຫຼັງແຕ່ມື້ດຽວທີ່ທ່ານ John Bolton ຜູ້ແນະນຳປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສະຫະລັດ ໄປຮອດໄປເຖິງປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ໃນວັນທີ 25 ກໍລະກະດາ 2019 ໄດ້ພຽງແຕ່ມື້ໜຶ່ ງມື້ດຽວ ທ່ານ Bolton ໄປຍັງປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ ກ່ອນໜ້າທີ່ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້

ຂົງເຂດດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ກິມຈອງອຶນ ຜູ້ນຳຂັ້ນສູງສຸດຂອງປະເທດເກົາຫຼີເໜືອບໍ່ພໍຈິດພໍໃຈນຳ ທີ່ສະຫາຍເວົ້າວ່າສະຫາຍຮູ້ສຶກວ່ານັ້ນເປັນການລ່ວງລ້ຳແນວທາງຂ ອງຂໍ້ຕົກລົງເຮັດດີກັນ ທີ່ສະຫາຍເຊັນໄວ້ກັບປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ຕໍ່ແຕ່ນັ້ນມາ ກິມຈອງອຶນຢ້ຽມຢາມ ແລະ ກວດເບິ່ງເຮືອກຳປັ່ນຂອງປະເທດເກົາຫຼີເໜືອຕະຫຼອດມາ

ການທີ່ປະເທດເກົາຫຼີເໜືອຍິງຈະຫຼວດນັ້ນຄົງບໍ່ຍຸຕິລົງ ແລະ ໃນວ່າງໜຶ່ງນີ້ເອງ ຄືມື້ວານນີ້ກໍຍິງຂຶ້ນອີກເປັນລູກທີ 3 ແຕ່ການເຈລະຈາກັນລະຫວ່າງສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ເກົາຫຼີເໜືອຈະມີຢູ່ຕໍ່ໄປ ແຕ່ມັນຄົ ງເຮັດໃຫ້ການເຈລະຈາກັນນັ້ນມີຄວາມຍາກຊາຂຶ້ນ Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au